तृतीयाध्याये द्वादशः श्लोकः खलु वयम् एकवारं प्रथमं वदामः श्लोकान् अनन्तरं पठामः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिरज्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न हि न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धि समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् मिथ्याचार उच्यते यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणां यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ एतावत्पर्यन्तमेव वयं पठितवन्तः इदानीम् अग्रिमश्लोकं पठामः एकवारं प्रथमं दृष्ट्वा पठामः अनन्तरम् अर्थं चिन्तयामः इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो स्थैर्दत्तानप्रधारेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुक्तेस्तेन एव सः एकवारं पठामः इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वः देवा देवाः एवं पदच्छेदं यदा करोति इष्टान् भोगान् हि वः देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः एवमेव पदं तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो एकं पदमस्ति पश्यतु कथं पदच्छेदं कुर्मः तैः दत्तान् तैः दत्तान् अनन्तरं प्र अप्रदाय अप्रदाय पश्यतु तैः दत्तान् अप्रदाय अनन्तरं यः यः इति अस्ति किल तत्र यः इति एकम् एभ्यः अनन्तरं यः भुङ्क्ते एवमेव पदमस्ति तेन स एव सः सः स्तेन एव इति आगच्छति इदानीं वयं पदच्छेदं कृतवन्तः एकवारं पदानि वदतु इष्टान् भोगान् हि वः देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः अनन्तरं तैः दत्तान् तैः दत्तान् अनन्तरम् अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते तेन एव सः पदच्छेदम् अभवत् इदानीम् एकैकपदं स्वीकरोतु इष्टान् भोगान् हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः यज्ञभाविताः इत्युक्ते कः अर्थः यज्ञवर्धिताः इत्युक्ते यज्ञकारणेन वर्धिताः के देवाः किल गतश्लोके वयं दृष्टवन्तः मनुष्याः यदा यज्ञं कुर्वन्ति तस्मिन् सन्दर्भे देवानां वर्धनं भवति देवाः किं कुर्वन्ति अनुग्रहं कुर्वन्ति तेन मनुष्याः सुखेन जीवनं कुर्वन्ति अत्र अस्ति इष्टान् यज्ञभाविताः ते केन कारणेन मनुष्याणाम् अनुग्रहं कुर्वन्ति यज्ञकारणेन तत्रैव सम्बन्धः अस्ति यज्ञरूपेण यदा मनुष्यः कर्म करोति तस्मिन् सन्दर्भे ईश्वर अनुग्रहः भवति इत्युक्ते देवानाम् अनुग्रहः भवति तदेव तत्र अस्ति यज्ञभाविताः यज्ञवर्धिताः के देवाः तत्र अस्ति किल देवाः के देवाः इन्द्रादयः वयम् अन्यर्थं दृष्टवन्तः देवाः इत्युक्ते इन्द्रियाणां पृष्ठतः विद्यमानशक्तिः इति वयं चिन्तनं कृतवन्तः वयम् अग्रे अपि चिन्तनं कुर्मः तस्मिन् विषये इन्द्रादयः वः वः इत्युक्ते वः युष्माकं कृते मनुष्याणां कृते युष्मभ्यम् इत्यर्थः वः इत्युक्ते वः इत्युक्ते युष्मत् शब्दः इति अस्ति त्वम् इति पदमस्ति किल त्वं युवां यूयं तस्य एकरूपमस्ति युष्मभ्यम् इत्युक्ते भवतां कृते इत्यर्थः त्वम् इत्यस्य रूपं त्वम् इत्युक्ते यु इत्यर्थः भवतां कृते युष्मभ्यम् इष्टान् यदिच्छन्ति तद् अभीप्सितान् इष्टान् इत्युक्ते इष्टवन्तः भवन्तः इष्टवन्तः तादृश किं भोगान् भोगं भिन्नभिन्न भोगनिमित्तं भिन्नभिन्नपदार्थं भिन्नभिन्नवस्तु भिन्नभिन्नपदार्थानि दास्यन्ते दा दास्यन्ति वितरिष्यन्ति ददाति ददाति दास्यन्ते इत्युक्ते तस्य किं रूपमस्ति लृङ् लृट् लकारः अस्ति भविष्यत् कालः तस्य ददाति इत्यस्य दास्यन्ते वितरिष्यन्ति तैः देवैः इत्युक्ते ते देवाः देवान् दत्तान् विदीर्णान् विदीर्णान् इत्युक्ते ते किं दत्तवन्तः एभ्यः देवेभ्यः अप्रदाय अप्रदाय इत्युक्ते अदत्व प्रदाय इत्युक्ते दत्त्व अप्रदाय इत्युक्ते अदत्त्व न ददाति न न ददाति इति दानं विना इत्यर्थः यः भुङ्क्ते यः भोजनं करोति यः भुङ्क्ते यः पुरुषः अनुभवति यः पुरुषः भोजनं करोति इत्युक्ते अत्र केवलं किम् अन्नमेव न तदेव इन्द्रियाणां द्वारा वयं भोजनं कुर्मः इति वदामः तस्य अर्थः कः वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः आहरति इत्यस्य कः अर्थः किं दृश्यते किं वयं पश्यामः तदपि भवति अथवा श्रुतवन्तः तदपि भवति इत्युक्ते पञ्च इन्द्रियाणां द्वारा वयं किं किं स्वीकुर्मः अन्नं वयं कथं स्वीकुर्मः मुखेन इदानीं यदा अस्माकं पुरतः ओदनमस्ति तत् स्वीकृत्य वयं यदा मुखे स्थापयामः मुखे स्थापयित्वा यदा गिळनं कुर्मः गिळनम् इत्युक्ते अन्तः प्रेषयामः प्रेषणानन्तरं तत् अन्नं किं भवति अहमेव भवामि सत्यम् एतावत् पर्यन्तम् अन्नम् अस्ति अहमत्र अस्मि किन्तु यस्मिन् समये अहं स्वीकृत्य मम मुखे स्थापयामि अथवा अहम् आहार आहारं करोमि अथवा अहं भोजनं करोमि तदनन्तरं तदन्नमेव अहं सत्यं तावत्पर्यन्तं तस्य कोऽपि सम्बन्धः नासीत् किन्तु यदा अहं तद् स्वीकृतवान् तदनन्तरम् अहम् अभवं तद् अन्नम् अहं भिन्नं नास्ति तत्र वदति किल अन्नं ब्रह्मा इति अस्ति किल एक वेदमन्त्रः अस्ति कुतः कथं कथं ब्रह्म भवति प्रथमम् अन्नमेव भवति अन्नमेव प्रथममहम् अत्र किं भुङ्क्ते इति वदति केवलम् अन्नम् इति न चिन्तयतु यत् इन्द्रियाणां द्वारा भवान् किं किं पश्यति भवान् एकवारं भवतः मनः अथवा बुद्धि तत्र स्थापयित्वा भवान् एककार्यं भवान् पश्यति तद् भवतः आहारः भवान् यत्किमपि शृणोति तदपि भवतः अन्तः गच्छति यत् भवान् पश्यति तदपि भवतः अन्तः गच्छति यत्र भवतः स्पर्शः भवति तदपि भवतः अन्तः गच्छति इत्युक्ते इन्द्रियाणि किम् अस्ति वस्तुतया कवाटानि सन्ति वस्तुतया कवाटम् इत्युक्ते द्वारं किल द्वाराणि सन्ति अस्माकम् इन्द्रियाणि किमर्थं द्वाराणि तत् एकं गृहमस्ति गृहे प्रवेशार्थमेव द्वारं सत्यं किल द्वारस्य पिधानं कृतमस्ति चेत् प्रवेशः न भवति किन्तु द्वारमेव उद्घाटितमस्ति चेत् किं भवति केनापि आगन्तुं शक्यते किल केन गृहस्य अन्तः आगन्तव्यम् इति केन निश्चयः करणीयः गृहस्य अन्तः अन्तः इत्युक्ते इन् दि हौस् केन आगन्तव्यं केन केन हु कः आगच्छति अतिथयः अथवा कोऽपि कोऽपि एकः आगच्छति कदाचित् उत्तमः आगच्छति कदाचित् चोरः आगच्छति किल द्वारम् उद्घाटितमस्ति चेत् केपि आगच्छन्ति किन्तु द्वारे एव अस्माकं किमस्ति नियन्त्रणम् द्वार नियन्त्रणम् इत्युक्ते कण्ट्रोल् द्वारं भवान् उद्घाटयितुमपि शक्नोति भवान् पिधानं कर्तुमपि शक्नोति पिदधातुम् अपि शक्नोति उद्घाटयितुम् अपि शक्नोति अस्माकम् इन्द्रियाणां द्वारा एव अन्तरङ्गं प्रति सर्वं प्रविशति मुङ्क्ते इति तत्र पदमस्ति पश्यतु किल अनुभवति इत्युक्ते वयम् एतत् सर्वम् अनुभवामः अनन्तरं किं भवति तत्र यः स्तेन एव सः चोरः एव स्तेन इत्युक्ते चौर्यं करोति सः स्तेन इत्युक्ते चोरः कः चोरः अस्ति अत्र वदति एकः चोरः अस्ति इति भगवान् वदति कः चोरः अस्ति यः यज्ञ विना कर्म करोति अथवा यज्ञं विना कर्म करोति इत्युक्ते किं यज्ञं विना कर्म करोति सः एव चोरः इति वदति यज्ञं विना कर्म करोति इति तत्र किं वदति देवाः भवतां कृते अनुग्रहं यच्छन्ति देवानां कृते भवद्भिः किं करणीयं यज्ञः करणीयः तद् विना भवान् खादति चेत् यद् यद् भवान् प्राप्तवान् तत्सर्वम् उपयुज्य भवान् उपयोगं करोति चेत् किं विना उपयोगं करोति चेत् यज्ञं विना उपयोगं विना भवान् जीवनं कर्तुं न शक्नोति किल अत्र किं वदति इति चिन्तयतु उपयोगः इत्युक्ते एकैकवस्तु इति वयम् इदानीं चिन्तयामः अत्र उक्तवन्तः वस्तु एव किन्तु किं देवाः किं यत् दत्तवन्तः इदानीं देवाः किं किं दास्यन्ति तद् अस्माभिः अवगन्तव्यं किल अस्माकं कृते देवाः किं किं दास्यन्ति इदानीम् अस्माकं कुत्र अस्माकं प्रश्नः अस्ति इत्युक्ते वयं वस्तूनि एव वयं चिन्तयामः किल सः सौभाग्यं ददाति अथवा सः धनं ददाति अन्यत् ददाति ततोपि किञ्चित् पृष्ठतः चिन्तयतु द्रष्टुं मम शक्तिः अस्ति एषा शक्तिः अहं कुतः प्राप्तवान् देवः दत्तवान् सः एव देवः अत्र इदानीं वयं गतश्लोकपठनसमये वयं चिन्तितवन्तः परस्परं भावयन्तः देवाः मनुष्याः सुखेन जीवनं कुर्वन्तु इति गतश्लोके आसीत् तत्र देवः कः इति वयं चिन्तनं कृतवन्तः इन्द्रियाणां पृष्ठतः एका शक्तिः अस्ति किल सर्व इन्द्रियाणामपि पृष्ठतः किमस्ति शक्तिः अस्ति सा शक्तिः एव कः देवः इदानीम् उदाहरणार्थम् इदानीं किमपि वयं पूर्वं यदा कदापि वयं चिन्तनं कृतवन्तः एकवस्तु अस्ति इति चिन्तयतु इदानीम् एकः चषकः अत्र अस्ति एषः चषकः अस्ति एषः चषकः एककपाटिकायामेव अस्ति अथवा चषकस्य कः उपयोगः सः उपयोगः नास्ति तेन इति चिन्तयतु तदा चषकस्य शक्तिः तत्र अस्ति वा शक्ति अस्ति किन्तु तस्य उपयोगः नास्ति ततोपि सरलतया अवगच्छति छुरिका अस्ति छुरिका मीन्स् नैफ् उत्तमा छुरिका अस्ति तीक्ष्णा छुरिका तीक्ष्णा इत्युक्ते शार्प् बहु तीक्ष्णा अस्ति छुरिका किन्तु भवान् यदा तत् स्वीकृत्य भवान् किमपि कर्तयति किल छुरिकां स्वीकृत्य भवान् यदा कर्तयति कर्तनसमये एव तत्र किं भवति शक्ति उपयोगः भवति छुरि भवतः शक्ति इति न वदामि अहं छुरिकायाः पृष्ठतः विद्यमानशक्ति का शक्ति सा कर्तनं करोति इति एक एकः क्रिया अस्ति तां क्रियां कर्तुं छुरिकायाम् एकं सामर्थ्यमस्ति अस्ति तद् कदा उपयोगः भवति यदा तस्य उपयोगः भवति तदा

सः शक्तिः एव ईश्वरः इति वयं वदामः इदानीं किमपि स्वीकरोतु तत्र एकः चेर् अस्ति बृहत् एकः चेर् अस्ति तत् तत्र अस्ति इति किम् अस्ति तत्र कदा तस्य तस्य सामर्थ्यं किम् तत्र यदा कोऽपि उपविशति तदा एव तस्य उपयोगः सः उपयोगः एव ईश्वरः वस्तुते सः उपयोगः एव दैविकशक्तिः इति वयं वदामः सर्वेषामपि लोके तदस्ति तद् अस्माकं कियत् वयं कुर्मः इत्येव प्रश्नः आगच्छति अस्माकमपि तादृशी शक्तिः अस्ति किल मनुष्यस्य अपि तादृशी शक्तिः अस्ति तस्य उपयोगः वयम् इदानीं किमर्थं कुर्वन्तः स्मः तदा एव कर्म वयम् अवगच्छामः इदानीं तस्य कर्म इति चिन्तयामः चेत् किम् आसन्दस्य कर्म किम् हा आसन्दस्य कोऽपि उपविशति तस्य आधारः भवेत् किल सम्यक् तस्य आधारः भवेत् तदेव तस्य कर्म तस्मिन् समये एव आसन्दः तस्य कर्म करोति खलु छुरिका अपि एवमेव सर्वाणि वस्तूनि एवमेव अस्ति तदा तद् वस्तु न ईश्वरः इति वदति इन्द्रियाणि एव ईश्वरः इति न चिन्तयतु तदर्थमेव वदामि नेत्रमेव ईश्वरः इति न അഥവാ കർണഃ എവ ഈശ്വരഃ ഇതി ന വദതി അത്ര കിം വദതി അത്ര ഭഗവാൻ അഥവാ ദേവഹ അത്ര ദേവ ഇതി അസ്തി കില ദേവഹ കഹ തത്ര ദേവഹ ഇതി തസ്യ പൃഷ്ഠതഃ വിദ്യമാന ശക്തി യഥാ ചുരികായാഹ പൃഷ്ഠതഃ കർത്തനം കർത്തും ഏക ശക്തി അസ്തി തസ്മിൻ താദൃശീ ഏക ശക്തി അത്രാപി അസ്തി ജലേ അസ്തി കില ഇതാനും ജലാത് വിദ്യുത് ശക്തി നിർമ്മാണം കരോതി सत्यं यत्र जलपातः भवति तदा ततः विद्युत् विद्युच्छक्ति करेण्ट् उत्पादनं करोति किन्तु वयं तद् जले तद् द्रष्टुं शक्नुमः वा जले सा शक्तिः अस्ति वा इति पृच्छति चेत् जले सा शक्तिः अस्ति वा जले भिन्नभिन्नशक्तयः सन्ति अहं किमर्थं वदामि इत्युक्ते एवमेव एकैक इन्द्रियस्य पृष्ठतः देवताः सन्ति इदानीं जले करण्ट् अस्ति इति वदति चेत् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः यदा जलं कुतश्चित् पतति यदा जलपातः भवति तत्र तद् फोर्स् आगच्छति तद् तत्र अस्ति इति कारणेनैव आगच्छति छुरिकायां सा शक्तिः अस्ति इति कारणेनैव भवान् कर्तनं करोति तस्मिन् समये कर्तनम् इति क्रिया भवति सत्यम् एवमेव जले अपि सा शक्तिः अस्ति आसन्दे अपि सा शक्तिः अस्ति एवं सर्ववस्तूनां पृष्ठतः एवं सा शक्तिः अस्ति मनुष्यस्य यदा वयम् अवगच्छामः अस्माकम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः तस्य इन्द्रियद्वारा तद् कार्यं कारयति तस्मादेव उपनिषत् मध्ये एवं वदति नेत्रस्य नेत्रं श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्युक्ते कः अर्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रमस्ति तदेवं मम वाक्यं न एवं मन्त्रः एव अस्ति नेत्रस्य नेत्रमस्ति तद् श्रोत्रस्य श्रोत्रमस्ति तद् इत्युक्ते तस्य पृष्ठतः विद्यमान नेत्रं केन कारणेन पश्यति तदेव सा शक्तिः अस्ति तदेव देवताः इति वयं चिन्तनं कृतवन्तः ताः देवताः कदा सन्तृप्ताः भवन्ति सन्तृप्ति इत्युक्ते तृप्ति सन्तोषः आनन्दः यदा ते सन्तुष्टाः भवन्ति भवान् यज्ञरूपेण कर्म करोति चेत् ते सन्तुष्टाः भवन्ति भवान् यज्ञरूपेण न करोति चेत् ते देवाः सन्तुष्टाः न भवन्ति तस्य कः अर्थः भवतः कर्मकारणेन भवान् कष्टमनुभवति भवतः कर्म भवतः बन्धनं करोति कदा भवतः बन्धनं करोति भवान् यज्ञरूपेण कर्म न करोति चेत् യജ്ഞരൂപേണ കുത്ര കുത്ര കർമ്മ ന അഭവത് തത്ര സർവത്രാപി കർമ്മകാരണേന കിം അഭവത് യുദ്ധം അഭവത് ഏവ മഹാഭാരത മഹാഭാരത ഏവ ഭഗവത്ഗീത അസ്തി കില മഹാഭാരത യുദ്ധം കിമർത്ഥം അഭവത് ഭഗവാൻ കിം ബോധയിതുമിച്ഛതി യുദ്ധ മധ്യേ ഭഗവാൻ ഏതത് വതന്നസ്തി ഖലു युद्धमध्ये इत्युक्ते अस्माकं भावना भिन्नं न करोति युद्ध बेटल् फील्ड् मध्ये स्थित्वा वदति इत्युक्ते कः अर्थः अस्माकं सर्वेषां जीवने एव गीता अस्ति इत्युक्ते जीवनमेव एकयुद्धमेव चलति तद् युद्धमध्ये एव भगवान् तद् वदन् अस्ति तदानीमेव आवश्यकता अस्ति तत्र अर्जुनः अथवा किमर्थं महाभारतयुद्धम् अभवत् किं कारणमासीत् महाभारतयुद्धे अर्जुनः सर्वान् कथं दृष्टवान् तस्य पुरतः विद्यमान सर्वान् शाखान् दृष्टवान् मातुलान् पुत्रान् पौत्रान् प्रथमाध्याये अस्ति खलु एक लिस्ट् एव ददाति पितामहः प्रपितामहः सर्वमपि बहुवचने अस्ति तत्र जानाति पितरः इति बहुपितरः भवन्ति वा न अथवा सर्वं तस्य एकैकः एव अस्ति किन्तु बहुवचने किमर्थं वदति तत्र एवमेव पश्यन्ति इत्युक्ते पितृत्वं सर्व बहुजनान् तादृशबन्धयुक्ताः पितृयुक्त एवमेव वयम् अपि सर्वदा अपि यदा वयम् एक लघु लघु कर्म वयं कुर्मः लघु लघु कार्यं वयं कुर्मः तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं मनसि किं भवति ममताकारणेन अथवा ममता इत्युक्ते किं मम इति भावः मम इति भावः ममता अथवा किञ्चित् सेल्फिश् इति वयं वदामः सामान्यार्थे तादृशकारणेन वयं क कथं कर्म पश्यामः प्रतिकर्म अपि अस्माकं तादृशम् अभवत् कालान्तरे तस्य परिवर्तनम् आगच्छति वयं न अवगच्छामः तदेव तदर् तस्य निमित्तमेव वयं संस्कृति तद् एतद् इति सर्वं वदामः अस्माकं बहु सम्प्रदाय पूजां करोति अथवा यागं करोति होमं करोति किं तत्र सर्वत्र सम्भवति तानि किमर्थम् अत्र उदाहरणार्थं स्वीकरोति इति तदर्थं वदामि यज्ञ इति तत्रापि यज्ञ इति वदति वस्तुतया अत्र यज्ञ इति वदति पञ्चमहायज्ञाः सन्ति किल तत्र पञ्च इति स्मृतिसमये वदति श्रुतिसमये यज्ञत्रयम् इति उक्तमासीत् इत्युक्ते ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञं ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ एवं त्रयमेव आसीत् इति वदन्ति प्रथमम् अनन्तरं यदा स्मृतिकालः यदा आगतः पुनः नृयज्ञ भूतयज्ञ इति पृथक् कृतवन्तः तदेव यज्ञपदेन अत्र वदति तदेव अस्माभिः अवगन्तव्यं यज्ञ इति वदति केवलं किमपि स्वीकृत्य अस्माकं इदानीं तद् रेकार्ड् कृतमस्ति बहूनां पदानां वयं तादृश अर्थानि एव अवगच्छामः इति कारणेन वयं साक्षात् किम् इति न अवगच्छामः किल यदा सत्यम् इति वदति अस्माकं चिन्तनं किम् अहं पूर्वमेकवारम् उक्तवान् प्रकाशः इति पदं स्वीकृत्य अहम् उक्तवान् प्रका तत् प्रकाशयति इत्युक्ते वयं किं चिन्तयामः प्रकाशयति इत्युक्ते यदा लैट् आगच्छति दीपः आगच्छति तदा किम् अस्ति तदा तदा प्रकाशयति इति वदामः केवलं तद् न प्रकाशयति यत्किमपि भवान् अवगच्छति जानाति इत्यर्थः प्रकाशयति इत्युक्ते एवमेव प्रतिपदस्यापि अर्थः अस्ति यज्ञ इति अस्ति अस्माकं मनसि इदानीं किं यज्ञ इत्युक्ते एकं होमकुण्डं स्थापयति जनाः सर्वं तत्र स्थापयन्ति तदेव यज्ञम् इति वयं चिन्तयामः तदनुसृतं सम्पूर्णव्याख्यानं वयं कुर्मः तदनुसृतमेव वयं सर्वं चिन्तयामः वस्तुतया तत् न अत्र यज्ञ इति वदति पूर्वमेव उक्तमस्ति भूतयज्ञ पितृयज्ञ नृयज्ञ किम् एकैकयज्ञं स्वीकरोतु यज्ञरूपेण भवान् न करोति चेत् भवान् चोरः इति भगवान् उक्तवान् एवं चेत् यज्ञरूपेण मया कथं करणीयं पितृयज्ञरूपेण भवान् करोति वा पितृयज्ञम् इत्युक्ते किं सामान्यरीत्या चिन्तय बहु विशदरीत्या वयम् एकमेकं चिन्तयितुं न शक्नुमः पितृयज्ञम् इत्युक्ते किं वस्तुतया ये अस्माकं ज्येष्ठाः सन्ति ज्येष्ठाः इत्युक्ते ओल्ड् पीपुल् अतः अस्माकं पिता माता तादृशजनः तेषां कार्याणि भवता द्रष्टव्यं तस्य नाम यज्ञ तद् यज्ञमस्ति किन्तु अद्य वयं पश्यामः वा न वा अस्मा यद् स्वयं चिन्तनीयविषयः एव तद् मया भवत्याः समीपम् अथवा भवतः समीपं वक्तव्यविषयः न गीता तु मया मम विषये चिन्तनीयविषयः एव किल अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयं मम मातरं पितरम् अहं पश्यामि वा मातरं पितरम् अथवा ज्येष्ठं पितामहं प्रपितामहं तान् अहं पश्यामि वा तान् अहं कथं पश्यन्नस्मि अद्य अहं बहूनि अन्य अन्यकार्याणि उक्त्वा तत् तेषां समीपतः दूरं गच्छन् अस्मि खलु एक एजुकेशन् कारणेन एकविद्याभ्याससम्प्रदायकारणेन अथवा एकसंस्कृतिकारणेन जन इदानीं पश्यतु अत्र अमेरिका मध्ये वयं पश्यामः अत्र किं प्रोत्साहनं करोति कस्य प्रोत्साहनं करोति इण्डिपेण्डेण्ट् भवतु सर्वे प्रोत्साहनम् इत्युक्ते तस्य एन्करेज् करोति कस्य कस्य एन्करेज् कुर्वन्ति इण्डिपेण्डेण्ट् भवतु कदा आरभ्य एतत् करोति बहु बाल्य इण्डिपेण्डेण्ट् भवतु इति वयं चिन्तयामः तत् पासिटिव् इति इण्डिपेण्डेण्ट् भवतु भवतु भवतु इति उक्त्वा वयं कस्य नाशं कुर्वन्तः स्मः फेमिलि सत्यम् इण्डिपेण्डेण्ट् भवतु इत्येव वयं बहिः प्रकटयामः किन्तु तेन वयं कुटुम्बम् इति एकसङ्कल्पस्य नाशं कुर्वन्तः स्मः अन्ततो गत्वा किं भवति जनाः इण्डिपेण्डेण्ट् अपि न भवति कुटुम्बमपि न भवति सत्यं तदेव किल अन्ततो गत्वा जनाः मनुष्यः एकाकी जीवनं कर्तुं न शक्नोति एतत् अस्माकं ऋषयः जानन्ति स्म ते सर्वे मूर्खाः न आसन् ते अपि एतादृशजीवनविषये निःस्वार्थतया बहु चिन्तनं कृतवन्तः अद्य यदा महामहा सैण्टिस्ट् जनाः अथवा एकनामिक्स्ट् जनाः ते कथं चिन्तयन्ति वयं जानीमः एकैकस्य अपि स्वीकृत्य पठतु तस्य पृष्ठतः स्थानस्य विचारः भवति अथवा धनस्य विचारः भवति अथवा तस्य पोसिशन् किल तदेव तस्य स्थानं तदावश्यकम् इति भवति सर्वे तादृशमेव किल किन्तु ये ऋषयः आसन् ते सर्वे अद्यतन यदा वयं सैण्टिस्ट् इति चिन्तयामः तत् स्तरे आसन् तेषां सर्वेषां चिन्तनं कथमासीत् केवलं लोककल्याणाय एव तदर्थं ते अत्यन्तसामान्यं जीवनं कृत्वा चिन्तनस्य आरम्भं वयं बहु शीघ्रं दूरं गच्छामः अस्माकं मनसि तद् न गच्छति एव तदर्थमेव पुनः पुनः एतादृशग्रन्थेषु वदति किमर्थं पुनः पुनः एतदेव वदति इत्युक्ते तावत् सरलतया एतद् न आगच्छति यदा एतद् बहु मोहनम् अस्ति किल मोहनं मीन्स् बहु बहु सन्तोषकर एतत् शृणुमः प्रथमवारं वयं चिन्तयामः ओ बहु सम्यक् एव ओ सर्वे किम् इण्टेलि इण्डिविजुवल् भवतु तत् सम्यक् एव किल सर्वे स्वयमेव भवितव्यं गत्वा गत्वा तत् कुत्र गच्छन्तः सन्ति इति पश्यतु यदा आत्मा अभिमानः उत्तमः आत्माभिमानम् इत्युक्ते किं सेल्फ् कान्फिडेन्स् अस्ति चेत् उत्तमं तद् अहङ्कारः भवति चेत् न उत्तमं किल तत्रैव तस्य भेदः आत्मा प्रति गच्छेत् तद् अहङ्कारं प्रति यदा गच्छति तस्मिन् स इदानीं विद्यालये ये छात्राः पठन्ति मास् भवन्तः पश्यन्तु तेषां किं वर्धमानमस्ति ऐ इति यदा कथं सम्भाषणं करोति कथं अहं बहुत्र अनुभवामि यदा वयं वर्गं चालयामः लघु लघु छात्राणामपि यदा वयं बहु स्थानेषु शिबिराणि चालयामः अत्यन्तं लघुछात्राः अपि यत्र अत्र ये पठन्तः सन्ति विद्यालयेषु कीदृशचिन्तनमस्ति स्वस्य विषये अहं सर्वं जानामि अथवा अहं यद् वदन्नस्मि तदेव करेक्ट् अस्ति अहं कस्मिन् कस्मिन् विषये उच्चारणविषये सम्भाषणं करोति स्वस्य अहम् एकवारम् उक्तवान् इति मन्ये अहम् एकस्मिन् गृहे दृष्टवान् मातापिता वैद्यः पितापि वैद्यः मातापि वैद्यः वैद्यः भवितव्यम् इत्युक्ते कियत् सम्यक् पठनीयं तदपि पूर्वकाले भारते पठित्वा ते आगतवन्तः तस्य तयोः पुत्रः नैन्त् वर्गे पठन् अस्ति अत्र सः मातुः पितुः परिहासं करोति भवताम् इङ्ग्लिश् कथमस्ति भवतां प्रनौन्सियेशन् अत्रत्य एतद् रीत्या नास्ति आक्सेण्ट् आक्सेण्ट् विषये उक्त्वा भवताम् आक्सेण्ट् भिन्नं हसति स्वयमेव सः हस अहं बहुवारं दृष्टवन्तः कथं तस्य आनन्दम् अनुभवति तदनन्तरं किञ्चित् किमपि कम्प्यूटर् मध्ये एकं कार्यं करणीयमासीत् अहं तं पितरं पृष्टवान् सः तु जानाति एव सः न जानाति एतत् सर्वं तदापि एषः आगत्य सः किमपि न जानाति इति नैन्त् वर्गे यः पठति सः आगत्य वदति पिता सः किमपि न जानाति एतत् विषये इति उक्त्वा सः अहं दृष्ट्वा कथम् अहङ्कारः मनुष्यस्य कथं तस्य अन्तरङ्गे इदानीमेव किं प्रविष्टमस्ति सः कदापि अङ्गीकर्तुं न शक्नोति तस्य मातरं पितरम् आम् कदा एतदेव एजुकेशन् तत्र किल केन कारणेन एवम् अभवत् समान एजुकेशन् एव तत्रापि ददाति खलु पुनः कथं न भविष्यति अहम् अत्र अस्ति इति किमर्थम् उक्तवान् अत्र वयं पश्यन्तः स्मः किल सर्वदा अस्माकं गृहे वयं पश्यन्तः स्मः किमर्थम् उक्तवान् एवं यज्ञरूपेण कर्म करोतु इत्युक्ते यज्ञरूपेण कदा कर्म कर्तुं शक्यते एक एतत् समाजे अहम् एकाकी जीवनं कर्तुं शक्नोमि इति न चिन्तनीयम् अन्य बहूनां सहायेन एव वयं जीवनं कुर्मः किल किमर्थं मनुष्याणां इदानीं पश्यतु फ़ेमिलि अपि न शक्यते पूर्वकाले भवन्तः कदाचित् श्रुतवन्तः स्युः केरले सर्वम् इदानीमपि बहु प्रसिद्धमस्ति एकनक्षत्रे जन्म प्राप्नोति चेत् इदानीं भवान् एकस्मिन् भवतः एकनक्षत्रं भवति किल मम स्वाति अस्ति एवम् एकैकस्य एकैकनक्षत्रं भवति तस्य तस्मिन् नक्षत्रे एकः वृक्षः भवति तस्य नक्षत्रस्य एकः पक्षी भवति एवं तद् मध्ये किं पञ्चाङ्गम् इति भवति किल मध्ये लिखितं भवति तद् भवतः एतत् नक्षत्रस्य एतस्य नक्षत्रस्य एतत् एषः वृक्षः एषा पक्षी एषः मृगः त्रयं भवति अनन्तरं रागः सर्वमपि अस्ति तावदहं न इदानीं न गच्छामि तस्य कः रागः सङ्गीतं मध्ये मध्ये कः रागः तस्य रागस्य श्रवणं करोति चेत् तस्य मनश्शान्तिः भवति तस्य गीत तस्मिन् रागे सः यदा गीतं शृणोति सः तत् श्रुत्वा उपविशति ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा तस्य तस्य अन्तरङ्गे तत् सर्व तदा शान्तं भवति तत् भवतु तद् सः तु भिन्नविषयः किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते एवं तदानीमेव सङ्कल्पः आसीत् न्यूनातिन्यूनम् अहं सर्वं मम मातापितरः उक्तवन्तः तस्य या या पट् यः पक्षी अस्ति तस्य भवान् तस्य हननं न करोतु अथवा तस्य कृते भोजनं ददातु तस्य पालनं भवता करणीयम् इदानीमपि केरळेषु बहुषु मन्दिरेषु सन्ति नक्षत्रवृक्षान् स्थापयन्ति नक्षत्रवृक्षाः भवन्ति तत्र तस्य वृक्षस्य पूजां करोति पूर्वकाले तत् कथमासीत् पश्यतु लोके एवं कति नक्षत्राणि सन्ति इत्युक्ते कति जनानां नक्षत्राणि सन्ति तावन्तः वृक्षाः तावत्यः अथवा तावन्तः पक्ष पक्षिणः तावन्तः मृगाः ते सर्वे सुखेन जीवनं कुर्वन्ति स्म किल तेषामेकः परस्परसम्बन्धः अस्ति एकं पारस्पर्यम् अस्ति इदानीं मम पक्षी अस्ति काकः इति चिन्तयतु मम नक्षत्रस्य मया मया तस्य कृते भोजनं दातव्यं नो चेत् लोके कोऽपि काकस्य कृते भोजनं ददाति वा काकस्य कृते भोजनं ददाति कः लाभः काकः किं ददाति अस्माकं कृते किमपि न ददाति इति अस्माकं चिन्तनं किन्तु मनुष्यः काकस्य कृते भोजनं ददाति काकः एव मनुष्यस्य अस्माकं ग्रामप्रदेशे पश्यतु सर्वमालिन्यं सः निष्कासयति किल बहु एतत् कियत् पर्यन्तमस्ति एतस्मिन् विषये इत्युक्ते शुनकाः सन्ति ग्रामे अत्र सर्वं वयं तत्सर्वं द्रष्टुं न शक्नुमः ग्रामीणशुनकाः भवन्ति जनाः इदानीं किं कुर्वन्ति तं मारयन्ति किल ग्रामीणशुनकान् मारयन्ति इदानीं तत् सम्यक् नास्ति तत् तेन तद् दंशनं करोति अन्यत् किमपि किमपि उक्त्वा मारयन्ति कथं तद् एतादृश क्रूररूपेण आगतम् इत्युक्ते तत् प्रकृतिः अस्ति किल नेचर् तस्य एक वैशिष्ट्यमस्ति एतत् यदा वयं तादृशवस्तूनां नाशं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः ततो तत्र विद्यमान अत्यन्त रौद्ररूपं बहिरागच्छति बहुषु सन्दर्भेषु वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः तस्मिन् पुरातनकाले सर्व मम बाल्यकाले अहं दृष्टवान् सर्वत्र शुनकाः भवन्ति किन्तु तेषां कः लाभः अहं समीपकाले कस्यापि मुखात् अहं श्रुतवान् ते तद् खादन्ति किल किं वदामि मांसः वा भवतु तादृशं यत् किं पुरातनं यद् भवति तत् तत्र भिन्नभिन्न बेक्टीरिया भवति भिन्नभिन्न अणुः भवति तत्र रोगाणुः भवति तद् मनुष्येण तस्य नाशं कर्तुं न शक्यते किन्तु तस्य मुखे विद्यमान तत् जलमस्ति किल सलैव इति अस्ति किल तेन सह तस्य किमपि प्राब्लं न भवति तत् तत्रैव समापनं प्राप्नोति इति किमर्थम् उक्तवान् एतत् सर्वम् एकचक्रमस्ति अस्मिन् प्रपञ्चे के के सन्ति केषां सृष्टिः भगवता कृतमस्ति अस्माकं हिन्दुफिलोसफि अनुसृत्य सर्वेषाम् अत्र स्थानमस्ति കേവലം മനുഷ്യാണാം നിർമ്മാണം കൃത്വ ഭവന്താൻ സുഖേന ജീവനം കുറവന്തു കുക്കുടമപി മാറയതു അനന്തരം ധേനുമപി മാറയതു വൃഷഭമപി മാറയതു യദ്യത് വിളതി സർവമപി കാത്തതു ഇതിൽ നിന്നുക്തം സർപ്പാഹ ഇല്ല അത് വയം വന്നാൽ ഓ അത്ര അമേരിക്ക മതി സർപ്പ ഏവ നാസ്തി സർപ്പ കിയത് സംരക്ഷണം കരോതി ജാനാതി പ്രകൃതി എക ഡോക്യുമെന്ററി അസ്തി സർപ്പ വിഷയം സഹ കേരളത്തെ അസ്തി സുരേഷ ഇല്ല ഏക सर्प एतत् करोति किल ग्रहणं करोति सः तस्मिन् विषये एक एतदेव लिखितवान् अस्ति सर्पस्य शरीरे यद् तस्य कतिविधप्रोटीन् सन्ति तद् मनुष्येण कुत्रापि द्रष्टुमेव न शक्यते तावत् एतत् सर्वमपि उपयोगाय अस्ति मनुष्यस्य इदानीं चैना मध्ये अथवा तैलेण्ड् मध्ये वा कुत्रापि आरब्धमस्ति यद् मसाज् करोति किल മനുഷ്യ മസാജ് കരോതി കില സർപ്പം ഉപയുജ്യത്തെ മസാജ് കാരെ ആവശ്യകം ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് കത്തോ പശ്യതു തത്ര ദൃശ്യത തൈലൻഡ് ഇതി അഹം ചിന്തയാമി തത്രയവ മസാജ് കൃതേ ബഹു എതത് മർദ്ദനം ബഹു പ്രധാനമസ്തി കില സർപ്പാൻ ഉപയുജ്യ കുറുവന്തി ബഹുവിധ വേദനാഹ ഗച്ഛന്തി ഇതി തേ തസ്യ റിസൾട്ട് ഇതി ഉക്തവാൻ അഹം കിമർത്ഥം ഉക്തവാൻ സർപ്പ ഉപയുജ്യ കരോതു ഇതി പ്രകൃതി മധ്യേ കിം കിം അസ്തി एतादृशं मक्षिकाः तेषामपि उपयोगः अस्ति मशकाः तेषामपि उपयोगः अस्ति इदानीं पश्यतु मशकानां सम्पूर्णं वयं मारणं कृतवन्तः मशकाः एव न सन्ति इति सर्वं बहु समाधानं प्राप्तवन्तः इदानीम् अमेरिकामध्ये किम् आगतम् जानाति अत्यन्तनूतन रोगः किमस्ति नाम सिक्का सिक्का सिक्का इति रोगः तस्य यत् जन्म प्राप्नोति शिशु तस्यैव प्राब्लं करोति तस्यैव नाशं करोति कथम् एतादृशमशकाः आगताः एतादृशमशकाः न आसन् किल एव एवं प्रपञ्चे कुत्रापि तादृश बेक्टीरिया नास्ति खलु अस्ति वा एतावत् कुत्र कुत्रापि नास्ति प्रा इदानीं एतावत् पर्यन्तं कुत्रापि केपि न दृष्टवन्तः तादृशं तत् कथं प्रकृतिमध्ये उत्पादनम् अभवत् एवमेव पारस्पर्यं नास्ति चेत् परस्पर अवगमनं नास्ति चेत् यज्ञरूपेण वयं न कुर्मः चेत् इत्युक्ते मनुष्येण मनुष्यैः एतादृश एतत् समष्टिरूपेण अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः व्यष्टिरूपेण अपि द्रष्टुं शक्नुमः अहम् उक्तवान् पूर्वम् द्विविधमपि वयं यज्ञपदं द्रष्टुं शक्नुमः समष्टिरूपेण इत्युक्ते किं समग्रप्रपञ्चस्य प्रपञ्चे यदा अहं जीवनं करोमि मया किं करणीयम् अन्येषामपि उपकाराय भवेत् मम जीवनं मम एकैककारणेन तत्रैव बहूनां कारणानाम् उत्तरमस्ति किमर्थं मांसाहारः अथवा किमर्थं धेनुमांसं न खादतु उत्तरं कुत्र अस्ति जनाः वदन्ति ओ मांस एव न करणीयम् इति वदति चेत् जनाः पृच्छन्ति किल सस्यस्य अपि जीवः हननमेव न करणीयं सस्यस्य जीवः नास्ति वा वयं शृणुमः शृणुमः किल किन्तु धेनुः मनुष्यः मध्ये एकः सम्बन्धः अस्ति किल मातुः दुग्ध अनन्तरं वयं सर्वे कस्य दुग्धं पीत्वा जीवनं कृतवन्तः धेनोः दुग्धं पीत्वा जीवनं कृतवन्तः अनन्तरं सम्पूर्णकृषि अनन्तरं भोजनं यत् करोति कस्य तस्य उर्वारु उर्वारु इत्युक्ते फर्टिलैस् सम्पूर्णं कुतः वयं प्राप्तवन्तः धेनोः किल समग्रजीवनचक्रे धेनूनां तावत् स्थानमासीत् तस्मादेव उक्तवन्तः यदा दुग्धं समापयति तं कर्तयित्वा न खादतु तादृशमेव भवान् चिन्तयति चेत् भवान् किञ्चित् इदानीं माता पश्यति पिता पश्यति ते न पश्यति चेत् ते न पश्यन्ति भवान् किल तेषां समीपतः भवतः यदा उपयोगः नास्ति भवान् तान् त्यजति तत्रैव एतत् चक्रं गच्छति वयम् इदानीं पश्यतु भवान् यत्र वासं करोति भवतः गृहं परितः भवान् चिन्तयति अन्य कुत्रापि न चिन्तयतु भवान् यत्र इदानीम् अस्ति अमेरिका मध्ये अस्ति चेत् अमेरिका मध्ये भवतः गृहं परितः पञ्चगृहाणि भवान् स्वीकृत्य पश्यतु कस्मिन् गृहे कुटुम्बम् अस्ति कस्मिन् गृहे माता पि मातरं पितरं पश्यति पुत्रः अथवा पुत्री तेषां काल यदा भवति मातरं पितरं पश्यति वा सर्वमपि इदानीं गवर्मेण्ट् करोतु इति वयं वदामः किल तदेव सोशियल् सेक्युरिटि अथवा किं वार्धक्यसमये धनं दातव्यं भवन्तः जानन्ति भारतस्य यदा बड्जेट् भवति भारतस्य बड्जेट् मध्ये कति रूप्यकाणि एतादृश वृद्धाः अथवा किमपि केपि न पश्यन्ति तादृशजनाः ते तेषां कृते स्थापयति इति पश्य इदानीम् इदानीं वर्धमानमस्ति पूर्वं तस्य आवश्यकता एव नास्ति कारणं किम् मम गृहे एकः वृद्धः अस्ति चेत् मम पितुः पिता अस्ति चेत् मया द्रष्टव्यमेव तत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति अन्य कः पश्यति तद् गवर्मेण्ट् पश्यतु इति कोऽपि न चिन्तयति अथवा मम गृहे कोऽपि एकस्य मम अनुजस्य अथवा अनुजायाः मन्दबुद्धिः अस्ति चेत् वयं सर्वे मिलित्वा तम् अधिकतया पश्यामः सम्यक् पश्यामः इदानीं तद् न्यूनं जायमानमस्ति जायमानं केन कारणेन താദൃശകർമ്മ എവ കിം വദതി യജ്ഞ ഇതി വദ സാമാജികരീത്യ വദാമി ഇതുക്തെ വ്യഷ്ടിരൂപേണ യഥാ പശ്യാമഹ തസ്മിൻ സമയേ താദൃശ ചിന്തനമപ്പി യജ്ഞ സ്വസ്യ വിഷയ യജ്ഞ കിം സ്വസ്യ വിഷയ മീൻസ് സ്വയം യഥാ വയം ഏക വ്യക്തി ഇതി യഥാ പശ്യാമഹ തഥാ എവ അസ്മാകം ഇന്ദ്രിയാണാം സർവ ഇന്ദ്രിയാണാം പൃഷ്ഠതഃ ഏക ദേവതാഹ സന്തി उदाहरणं वदामि वेदे एकमन्त्रः अस्ति भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः देवानां समीपे प्रार्थनां करोति कर्ण कर्णः कर्णद्वयमस्ति कर्णद्वारा मया किं श्रोतव्यं भद्रं भद्रमित्युक्ते उत्तमं मङ्गलं समीचीनं तदेव मया श्रोतव्यम् इति प्रार्थना करोति देवानां समीपे यज्ञ एव तत् तदर्थमेव वदामि मया भद्रं श्रोतव्यं चेत् किम् आवश्यकं चिन्तयतु अहं प्रार्थनां कुर्वन्नस्मि मया उत्तममेव श्रोतव्यम् उत्तमानि कार्याणि एव श्रोतव्यानि उत्तमानि कार्याणि एव द्रष्टव्यानि ഭദ്രം കർണേഭി ശൃണുയാമ ദേവാഹ ഭദ്രം യജിത്രാഹ സ്ഥിരൈരംഗേ സുഷ്ടുവാം സസ്തനോഭി വ്യശേമ ദേവഹിതം വ്യതായു ഓം സ്വസ്തിന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധസ്രവാഹ എവം ഗച്ഛതി एवं കഥം മയാ ഭദ്രം ശ്രോതവ്യം മയാ ഭദ്രമേവ ദ്രഷ്ടവ്യം इत्युक्ते മമ ഇന്ദ്രിയാണാം द्वारा ഏകമേവ സ്വീകരോതു मया ഭദ്രമേവ ശ്രോതവ്യം चेत् किं भवितव्यं मां परितः उत्तमानि कार्याणि एव भवेत् किल अव सत्यं सत्यं मम गृहे अहम् अधिकं कुत्र एक एकस्थानं स्वीकरणीयं मम गृहे मया उत्तमानि वाक्यानि एव श्रोतव्यानि इति चेत् मम गृहे किं भवेत् शान्तिः भवेत् उत्तमसम्भाषणं सर्वेषां भवेत् एकं यत्किमपि एकमेकं स्वीकरोतु तदा एव प्राक्टिकल् भवति उत्तमसम्भाषणमेव श्रोतव्यं चेत् प्रथमं मया किं करणीयं तादृशव्यवहारः मया करणीयः सत्यम् अहम् इदानीम् एताम् अहं तर्जयामि चिन्तयतु मम तर्जनेन तस्याः दुःखं भवति वा अथ तस्याः कष्टं भवति किल मम तर्जनकारणेन तस्याः कष्टं भवति किन्तु तस्याः मम शब्दं श्रुत्वा तद् तस्याः अन्तरङ्गं प्रति कियत् प्रविष्टं तावदेव सा दुःखम् अनुभवति सत्यं भवान् को कमपि भवान् तर्जयति किन्तु तद् पूर्वं भवतः अन्तरङ्गे तद् किं किं करोति भवानेव एव तर्जयन् अस्ति भवान् भवतः पत्न्या सह कलहं कुर्वन् अथवा पित्रा सह कदा केनापि सह भवान् कलहं कुर्वन्नस्ति भवतः मुखतः कानि वाक्यानि निस्सरन्ति तद् पदं पदस्य अर्थः तस्य शक्तिः तत् सर्वम् अनुसृत्य तस्य मनसि दुःखम् आगच्छति तस्य मनसि अपि किञ्चित् आन्दोलनं भवति किन्तु तत्पूर्वं भवतः मनसि कियत् आन्दोलनं भवति भवान् यद् वदति तत्पूर्वं भवान् चिन्तयति यत्र चिन्तनं भवति तत्र अधिकम् एतद् भवति वा यत्र वदति शृणोति तत्र अधिकं प्राब्लं भवति वा चिन्तयति वयम् अस्माकमेव शान्तिनाशं कुर्मः किल एतत् कण्ट्रोल् कर्तुं न शक्नुमः इति कारणेनैव वयं वदामः किमर्थं भवान् वदति इदानीम् एतत् सर्वम् अहं श्रुतवान् सर्वम् अहम् अङ्गीकरोमि अपि किन्तु अहं तर्जयामि किमर्थम् अहं तर्जयामि कस्य कण्ट्रोल् नास्ति मम कण्ट्रोल् नास्ति मम तदा एव यज्ञं विना भवान् कर्म करोति यज्ञ वैयक्तिकरीत्या वदन्नस्ति अहं पूर्वं समष्टिरूपेण अहम् उक्तवान् समष्टिरूपेण एतस्य प्रपञ्चस्य कृते यद्यद् आवश्यकं तादृशकार्याणि परस्परं पक्षीणामपि पालनं करणीयं सस्यानामपि पालनं करणीयं जीवने मनुष्यस्य बहुविधदायित्वानि सन्ति सर्वहिन्दुगृहेषु तुलसी सस्यस्य पालनमासीत् किल प्रतिगृहस्य प्रतिगृहस्य पुरतः सस्यं वयं स्थापितवन्तः जलं दत्तवन्तः तुलसीसस्यात् भवान् किमपि प्राप्नोति वा इदानीं वयं न जानीमः वयं न पश्यामः किल किल तं तत् ताम् एव संस्कृतिं हरे राम हरे कृष्ण मध्ये विश्वे प्रपञ्चे बहुत्र भक्तिवेदान्तस्वामी आनेतुं प्रयत्नं कृतवान् अहम् यदा न्यूसिलेण्ड् गतवान् अहं दृष्टवान् एकगृहे गृहे ते तुलसी गृहस्य अन्तः कारणं बहिः सर्वम् एवमेव हिमः एव किल तदा सर्वत्र गृहस्य अन्तः बृन्दावनमिव अस्ति गृहस्य अन्तः तुलसीपालनं करोति सा सा संस्कृतिः इत्युक्ते तदेव किमर्थम् अहं पृच्छ तेन किं तेन भवान् किमपि प्राप्नोति वा किन्तु सस्यानि न सन्ति चेत् मनुष्यः कुतः प्राणवायुः प्राप्नोति सस्यानि आवश्यकानि सस्यानि विना एतत् वयं किं चिन्तनं सर्वं बिस्नेस् रीत्या बिस्नेस् रीत्या चिन्तयित्वा केरले किम् अभवत् इति भिन्नभिन्नस्थाने भिन्नं भिन्नं भवेत् अहं न जानामि एकस्मिन् समये किम् अभवत् रब्बर् निमित्तम् अधिकमूल्यम् आगतम् मह बहु बुद्धिमन्तः जनाः सर्वकेरवृक्षाणां कर्तनं कृत्वा नारिकेलवृक्षाणां कर्तनं कृत्वा केरळमिति नाम एव तेन कारणेन आगतं केरवृक्षाः सन्ति इति कारणेन सर्वं विस्मृत्य रब्बर् स्थापितवन्तः इदानीं किम् अभवत् जानाति इदानीं पञ्चवर्षेभ्यः रब्बर् मूल्यम् अधः गतम् रब्बर् किं कर्तुं शक्यते यस्मिन् गृहे अस्ति दुर्गन्धः आगच्छति गृहं प्रवेष्टुं न शक्यते अहं बहु अनुभूतवान् बहुषु गृहेषु बहु तद् यदा सम्यक् शुष्कः न भवति अत्यन्त समीचीनग्रन्थ गन्धः आगच्छति अनन्तरं तस्य नेचर् इत्यस्य नाशमेव करोति तत् किल अन्यत् किं करोति सर्वत्र तद् अवशिष्टमेव भवति सर्वाणि वस्तूनि इदानीं इदानीं तत् कोऽपि न स्वीकरोति सिन्थेटिक् रूपेण कुत्रापि अथवा कृत्रिमरूपेण कुत्रापि निर्माणं कुर्वन्ति किमपि अहं न जानामि तस्य मूल्यमेव किमर्थम् उक्तवान् एवं मम कृते कः लाभः इदानीम् इत्येव विचिन्त्य भवान् कार्याणि करोतु तदेव अस्माकं संस्कृतिमस्ति आसीत् नित्यकर्म नैमित्तिककर्म सन्ध्यावन्दनं नित्यकर्म अस्ति करोति चेत् कः लाभः कुत्रापि उक्तं नास्ति करोति चेत् कः लाभः इति नास्ति सन्ध्यावन्दनं करोति चेत् किं मिलति इति किमपि न भवान् प्रतिदिनम् अग्निहोत्रं करोति चेत् किं भवति भवान् प्रतिदिनं घृतं अग्निमध्ये स्थापयति नष्टमेव भवति किल भवता बहु व्याख्यानानि कर्तुं शक्नोति न करोमि चेत् अस्ति पापमस्ति तदेव तदेव अहम् उक्त्वा कर्म कथं विभजनं कृतवन्तः इदानीं योगासनं न करोति चेत् किं भवता पाप किमपि न आगच्छति इत्युक्ते करोति चेत् भवतः किमपि पुण्यं मिलति वा भवान् प्र भवान् प्रतिदिनं योगासनं करोति भवतः किं गमनसमये भवतः किमपि पुण्यं कोऽपि ददाति वा कोऽपि न ददाति किन्तु वयं जानीमः तत् नित्यं करणीयं कार्यं किल नित्यं तद् न करोति चेत् किं भवति नित्यं न करोति चेत् भवतः आरोग्यं गच्छति भवतः आरोग्यं सम्यक् न भवति तदेव कर्म मध्ये भेदः स्वस्य विषये अथवा वयं समाजस्य विषये एवं समग्रसमष्टिमध्ये करणीयानि कार्याणि अपि सन्ति यज्ञरूपेण स्वस्य जीवने अपि करणीयानि कार्याणि सन्ति तानि कार्याणि यदा भवान् यज्ञरूपेण करोति कर्म यदा भवान् यज्ञरूपेण करोति अन्ततो गत्वा सर्वाणि कार्याणि सर्वाणि कर्माणि तादृशरीत्या भवान् कर्तुं शक्नोति तत्र तत्रैव तस्य भेदः एकम् एकम् एकं कृत्वा कृत्वा कृत्वा तदर्थमेव सन्ध्यावन्दनम् उपासना ध्यानम् अथवा मन्दिरगमनम् एतादृश भवतः जीवने एव एतादृश एक रोट्टीन् आगच्छति इति चिन्तयतु अनन्तरं भवतः भवतः पाठनं करणीयं नास्ति भवान् सेवां करोतु इति सेवा इति एकं पृथक् सब्जेक्ट् पाठनीयं नास्ति किल अद्य किं सेवा इति पाठनं गच्छतु सेवा इति पादस्य अर्थमेव न अवगच्छन् अस्मिन् समाजे भवान् सेवां करोति इत्युक्ते किम् इति न अवगच्छन्ति इति बहुजनाः सन्ति कथं सर्वीस् कर किमर्थं करणीयम् इति कुत्र गच्छति बुद्धिः इत्युक्ते एकस्य अनारोग्यमस्ति भवान् तस्य साहाय्यं करोति चेत् तद् न करणीयं किमर्थं करणीयं तत् सः तस्य सामर्थ्यं भवान् न्यूनं न करोतु कथं कथं जनाः व्याख्यानं कुर्वन्ति अथवा कोऽपि भवतः समीपे आगत्य भिक्षाटनं करोति भवान् वदति न भिक्षां न ददातु भवान् चिन्तयति सर्वे भवतः इव एव लोके सर्वेषामपि पृथक् पृथक् साहचर्यमस्ति किल यत् येन कारणेन भवान् एक पोसिशन् मध्ये अस्ति भवान् तत् वक्तुं न शक्नोति किल अथवा एषः अन्य यद् मध्ये अस्ति सः अन्यद् मध्ये अस्ति इदानीं पश्यतु एतस्य अपेक्षया एतस्याः अधिकसामर्थ्यमस्ति इति कारणेन अथवा अधिक किमपि अस्ति इति कारणेन सः सुख पोसिशन् मध्ये अस्ति वा एवं किमपि नास्ति लोके बहुजनाः बहुत्र सन्ति किल तथा तदेव वदति यत्र भवान् अस्ति तत्र उपविश्य भवता कथं यज्ञरूपेण कर्म करणीयम् तत्र उपविश्य भवान् भवतः वैयक्तिकदिनस्य कार्याणि भवान् प्रतिदिनं यत् करोति तानि कार्याणि समानं भवान् समाजे जीवनं करोति इति कारणेन एतस्य एतस्मिन् समाजे भवान् एतस्याः संस्कृतेः कृते भवान् यत्र भवान् अस्ति तस्याः संस्कृतेः कृते भवता करणीयं बहूनि कार्याणि सन्ति एतत् द्वयम् अपि यथा योजयति एवं पारस्पर्यस्य लोकमेव अस्ति वयं बहूनि कार्याणि वयं द्रष्टुं शक्नुमः एतादृशं पारस्पर्यं किम् इति बहु अद्भुतं भवति अस्माकं कथं लोके एतत् सर्वं चलति एकेन सह युद्धं कृत्वा वयम् अग्रे गन्तुं यदा प्रयत्नं कुर्मः तस्य शक्तिवर्धनं भवति युद्धं युद्धकरणं न तत्र भवता एव तस्य परिवर्तनं करेत् इदानीं पश्यतु लघुविषयः मम एतस्य विषये एकः कलहः भवति चिन्तयतु अहं तेन सह येन सह मम कलहः भवति तेन सह अहं तद् वर्धनमेव करोमि इति चिन्तयतु अहमपि वदन्नस्मि सः अपि वदन्नस्ति तद् युद्धम् अधिकम् अधिकम् अधिकम् अधिकं भवति किल महाभारतयुद्धं कथम् अभवत् महाभारतयुद्धे यदा क्रीडा द्यूतक्रीडा अभवत् एकवारं सम्पूर्णं नष्टमभवत् किल यदा महाभारतं स्वीकृत्य पठामः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः स एकवारं सम्पूर्णं नष्टमभवत् तदा द्रौपदी शापं कृतवती द्रौपद्याः शापं दृष् श्रुत्वा भीतः धृतराष्ट्रः सर्वमपि प्रति ददातु इति उक्तवान् सः जानाति तस्य कियति कियती शक्तिः अस्ति इति ता तादृशी पुनः सर्वं दत्तवान् पुनः अपि धर्मपुत्रः किं कृतवान् क्रीडां कृतवान् द्वितीयवारं द्वितीयवारमेव अज्ञातवासपर्यन्तं प्राप्तवान् तद् द्वितीयवारं स्वयं किं द्रौपदी एव पृच्छन्ती अस्ति बहु उत्तमधर्मविषये सम्यक् चर्चा चलति तत्र द्रौपदी पृच्छति प्रथममेव धृतरा धर्मपुत्रः पञ्चसहोदराणामपि किम् एतत् स्थापयित्वा क्रीड क्रीडां कृतवान् पराजयं प्राप्तवान् पराजितः सः पुनः कथं द्रौपद्याः एतत् करोति अहं पराजितः अहमिदानीं तस्य अधीने अस्मि इति चिन्ता तदेव तस्य अर्थः किल मम पराजयः अभवत् एकवारं अहं तस्य अधीने अस्मि पुनः मम स्वातन्त्र्यं नास्ति पुनः किमपि कर्तुं तादृशः धर्मपुत्रः पुनः पत्न्याः एतत् कृत्वा अन्ते क्रीडां कृतवान् अव कुत्र धर्मः अस्ति धर्मपुत्रः इति वयं पश्यामः क कस्य धर्मः अस्ति किल स्वस्य जीवने आगच्छति एतादृशविषयाः तदर्थम् उक्तवान् यदा एतत् सर्वं वयम् आन्तरिकमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं जीवने वयं बहु शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् किं करणीयं किं न करणीयम् इति सर्वेषां जीवने तद् अन्तरङ्गतः एकं ज्ञानम् आगच्छति एव किन्तु मन्दं मन्दं वयं किं कुर्मः तस्य परिवर्तनं कुर्मः ततः दूरं गत्वा बहु तदेव अहं गतवर्गे वा तत् पूर्ववर्गे अहम् उक्तवान् सामान्यतया सामान्यजनाः अन्धकारे पतति अथवा गर्ते पतति यः पठितवान् सः ततोपि अधिकगर्ते पतति इति उपनिषत् सू सूक्तमेव छान्दोक्यमध्ये वा कुत्रापि सम्यक् लिखितमस्ति यः पण्डितः अस्ति सः बृहत् गर्ते पतति इत्युक्ते तस्य अर्थः एषः एव वयं गच्छता कालेन अन्तरङ्गं प्रति दृष्ट्वा सत्यं प्रति दृष्ट्वा अथवा अन्तरङ्गतः किम् आगच्छति तस्य पृष्ठतः न गच्छामः वयं सर्वस्यापि किं व्याख्यानं कुर्वन्तः अथवा अस्माकं बुद्धिमध्ये परीक्षणं मध्ये तत् कृत्वा एतत् कृत्वा सर्वैः सह युद्धं कुर्मः युद्धं कुर्वन्तः कुर्वन्तः किं भवति एतस्य प्रपञ्चस्य एक सामरस्यमस्ति प्रपञ्चे एक एतदेक सर्वे मिलित्वा एव अत्र जीवनं कुर्वन्ति यस्मिन् समये भवान् तस्य मम बुद्धिः उपयुज्य तत्र किञ्चित् प्राब्लं करोति युद्धं भवति तदेव लोके अपि चलति किल लोकविश्वराष्ट्राणां विषये पश्यतु तदेव चलति किल ये बुद्धिमन्तः इति चिन्तयन्ति येषां शक्तिः अस्ति इति चिन्तयन्ति ते साधुराष्ट्राणां समीपं गत्वा कलहं कारयति മനുഷ്യസ്യ മധ്യ അപി അപ്പൊ ഏതാദൃശ യുദ്ധം ന കരോതു ഇത്യവ ഗീത വദതി ഏവം യുദ്ധം കരണ ഏതാദൃശ യുദ്ധകരണേന അഥവാ തദർത്ഥം പഠനേന ജ്ഞാന സമ്പാദനേന തസ്യ നാമ ജ്ഞാനമിത്യവ ന വദതി ഗീതായം തേന ഭവതഃ മനഃശാന്തി സന്തോഷ നഭവതി ಭವತಃ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ್ರೆ ಭವಾನ್ ಕರ್ಮ ಯಕ್ಷೂಪೇಣ ಕರೋ ಭವತಃ ಜೀವನೇನ ಅನ್ಯ ತತ್ರ ಸಮಾಧಾನಂ ಬಹುದು ತತ್ರ ಶಾಂತಿ ಯದಾ ತಂತೋಷ ತಂತೋಷಸ ನಷ್ಟ ಬಹುದು भवन्तं परितः यदस्ति भवान् एकस्थाने एव जीवनं करोति किल विश्वे प्रपञ्चे एव जीवनं करोति प्रपञ्चं सम्पूर्णं भवतः हस्ते न भवान् एकत्र जीवनं कुर्वन् अस्ति तस्मिन् जीवने भवान् किं कुर्वन् अस्ति तत्र यत्र भवान् अस्ति तत्र सन्तोषः केन कारणेन आगच्छति तत्र शान्तिः केन कारणेन आगच्छति तादृशव्यवहारं करोतु तस्य नामेव यज्ञः तत्र यदा यदा भवतः ममता आगच्छति यदा यदा भवतः स्वार्थता आगच्छति यदा यदा सर्वं मह्यमिति इच्छा आगच्छति यदा सर्वं सम्पादनीयम् अन्य कस्यापि नावश्यकम् इति चिन्तनम् आगच्छति तदा शान्ति मन्दं मन्दं नष्टं भवति इति अर्थः सामान्यतया तद् वयम् एतत् स्वयं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः गीतापठनेन सर्वं तस्य लाभः इत्युक्ते सः एव अस्माभिः यदा एकवारं शृणुमः अस्माकं जीवने तेन कथमस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयं मम जीवनेन एतस्य प्रपञ्चस्य कः लाभः अस्ति मम भोजनं मम वाक् मम दर्शनं प्रातःकालतः आरभ्य मम कर्म किल प्रातःकाले उत्थाय अहम् एकैककार्यं कुर्वन् अस्मि किल एतत् यज्ञरूपेण अस्ति वा एतेन मां परितः सर्वे शान्ताः भवन्ति वा अथवा अहं मम स्वार्थतया मम अन्तरङ्गे विद्यमान ईर्ष्या किं भिन्नभिन्न अष्टरिपवः सन्ति किल काम क्रोध लोभ मोह कामकारणेन अथवा लोभकारणेन मोहकारणेन अहम् एतत् सर्वमपि प्राप्तुमेव प्रयत्नं कुर्वन्नस्मि वा तद् एव यज्ञरूपेण जीवनम् अथवा भिन्नजीवनस्य भेदः अत्र अस्मिन् श्लोके वदति अन्यथा यः करोति भगवान् स्पष्टं वदति सः चोरः एव इति इत्युक्ते यः सम्पूर्णं सम्पादयित्वा एकत्र स्थापयति भगवतः सः वदति अहं कुत्रापि चौर्यं न करोमि अस्माकं गीतायाः भाषायां धनं धनस्य उपयोगार्थमेव यदाहं छुरिकायाः उपयोगम् उक्तवान् तत् सामान्य उदाहरणम् उक्तवान् धनं भवतु अथवा अन्यवस्तूनि भवतु तस्य उपयोगः अस्ति तद् उपयोगः न भवति चेत् तद् अनावश्यकमस्ति वयं सर्वे कति वस्तूनि स्वीकृत्य स्थापितवन्तः तस्य उपयोगः कुत्र अस्माकम् हस्ते विद्यमानेषु नवनवतिप्रतिशतं वस्तूनि अस्माकम् उपयोगार्थं वा अथवा मम अहं प्रकटयितुं वा तत्रैव प्रश्नः तदेव अत्र अस्ति इति अहं चिन्तयामि वयं समापयामः एकवारं श्लोकम् उक्त्वा इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते दास्यन्ते यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो एव सः धन्यवादः पुनर्मिलामः